ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ກ່ອນຈະເວົ້າຈະວ່າກ່ຽວກັບການຄົງຈະມີ corruption ຂຶ້ນໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຂໍເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຄື corruption ເສຍກ່ອນ ຄັນເບິ່ງແບບເຜີນໆແລ້ວ ເຮົາອາດບໍ່ຮູ້ວ່າມີ corruption ດອກ corruption ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຖືກກະທຳກັນໂດຍນານາວິທີການ ໂດຍກົງ ແລະ ໂດຍທາງອ້ອມກໍມີ ຕົວຢ່າງແບບກົງໆແມ່ນ ກອບໂກຍເອົາເງິນຄຳຂ ອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງໄປເປັນຂອງຕົນເອງ ດັ່ງກອບໂກຍເອົາເງິນພາສີອາກອນຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ຕະຫຼອດເຖິງການກິນແຮ່ທາດ ໄມ້ ນ້ຳ ກໍແມ່ນ corruption ດັ່ງໃຫ້ອະນຸຍາດສຳປະທານຂຸດແຮ່ທາ ດຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ໂດຍການໄດ້ຮັບເງິນຍັດຜ່ານກ້ອງໂຕະກ້ອງຕັ່ງຕ່າງໆ ລັກປ້ຳໄມ້ປ້ຳຕອກຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ແລ້ວລັກນຳສົ່ງຂາຍໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ໂດຍນານາກົນອຸບາຍ ກິນ ຫ້ວຍນ້ຳແມ່ນ້ຳລຳເຊຂອງຊາດ ໂດຍການໃຫ້ສ້າງນັ້ນສ້າງນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍມີເປີເຊັນແບ່ງປັນເອົາລາຍໄດ້ທີ່ມາຈາກສິ່ງທີ່ສ້າງໃສ່ແມ່ນ້ຳລຳເຊຕ່າງໆນັ້ນ ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການອ້າງວ່າພັດທະນາການປະເທດຊ າດບ້ານເມືອງ ວາງໂຄງການນັ້ນໂຄງການນີ້ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ສ້າງສະພານ ສະໜາມບິນ ຕຶກຕ່າງໆນານາ ຖະໜົນຫົນທາງ ເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ແຕ່ໃນການກະທຳນັ້ນມີການຕັ້ງບໍລິສັດຂອງຕົນຂຶ້ນ ຫຼື ໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຕັ້ງຂຶ້ ນ ແລ້ວກໍເອົາໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ເຮັດ ໂດຍໄດ້ກິນເງິນຄຳນຳ ລອງຄິດເບິ່ງດູວ່າ ເອົາເງິນ 200 ລ້ານໂດລາຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ລັກໄປຝາກໄວ້ຢູ່ໃນທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ໃນປະເທດສະວິດເຊີ ແລນ ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວກໍເອົາ ນຳເອົາເງິນນັ້ນມາໃສ່ຄັງໄວ້ຄືເກົ່າ ກິນດອກເບ້ຍ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ກໍແປວ່າພາຍໃນປີໜຶ່ງປີດຽວ ຈະໄດ້ດອກເບ້ຍເຖິງ 20 ລ້ານໂດລາພຸ້ນ ເປັນຂອງຕົນເອງໂດຍກົງ ຫັນມາເວົ້າກັ ບການທີ່ອາດຈະມີ corruption ຂຶ້ນໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ມີຢູ່ວ່າ ການກວດສຶກສາເບິ່ງຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ຮຽນຊາບວ່າ ວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັ ນສິ່ງທີ່ທະວີ ການທີ່ອາດຈະມີຄໍຣັບຊັນຂຶ້ນໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ນີ້ຖືກຊີ້ແຈງອອກມາໃນໄລຍະການສືບສວນກວດເບິ່ງຄວາມສຳພັນນັ້ນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄືກຸງແຄນເບີຣ າ ນີ້ເປັນຄັ້ງແລກແບບ Round Table ສະຫະປະຊາຊາດບອກເຕືອນອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງມາກມາຍທີ່ຈະມີຄໍຣັບຊັນຂຶ້ນໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 Annika

to address the emergency, there is also a tendency to waive procurement, safeguards, withhold information, and suspend measures designed for constructive engagement of multiple stakeholders in various governance processes, enhancing significantly the risk of corruption.

There are multiple examples from previous health emergencies and natural disasters of money being dispersed to individuals rather than organizations, duplicated payments for supplies, disregard of procurement procedures, and patients being charged for health services and medicines that are already paid by international donors.

ແລະເຂົ້າຮ່ວມກັບ Uniting Church ຍານາງຊີ້ແຈງຕໍ່ Roundtable ນັ້ນວ່າ ບົດບາດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ບາງຄັ້ງຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ແລະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງ ການຂອງຂົງເຂດເອງ ຍານາງກໍບອກໃຫ້ Roundtable ຊາບອີກວ່າ I think that we need to make sure that our other policies and how we um,